ລາວຈະຈັດງານສະຫຼອງມໍລະດົກໂລກທົ່ງໄຫຫີນ ໃນໂອກາດດຽວກັນກັບພິທີການແຂ່ງຂັນກິລາແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 11 ແລະ ວັນສ້າງຕັ້ງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວຄົບຮອບ 65 ປີ ໃນວັນທີ 22 ມີນາ 2020 ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີ ລາຍງານກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ຈາກບາງກອກ ທ່ານບຸນຕົ້ນ ຈັນທະພອນ ເຈົ້າແຂວງ ແລະ ເລຂາພັກແຂວງຊຽງຂວາງ ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ການຈັດງານສະເຫຼີມສະຫຼອງທົ່ງໄຫຫີນເປັນມໍລະດົກໂລກ ຈະມີຂຶ້ນໃນໂ ອກາດດຽວກັນກັບພິທີເປີດການແຂ່ງຂັນກິລາແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 11 ແລະ ວັນສ້າງຕັ້ງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຄົບຮອບ 65 ປີ ໃນວັນທີ 22 ມີນາ 2020 ສະນັ້ນ ຈຶ່ງຖືເປັນງານສະເຫຼີມສະຫຼອງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ເພາະມີ 3 ວາລະສ ຳຄັນໃນລະດັບຊາດທີ່ຈະຈັດໃຫ້ມີຂຶ້ນໃນວັນດຽວກັນ ດັ່ງທີ່ທ່ານບຸນຕົ້ນໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນ ວ່າ ມື້ 22 ເດືອນ 3 ປີ 2020 ຫັ້ນ ມັນຊິເປັນວັນສຳຄັນ 3 ອັນຄົບນຳກັນເລີຍ ອັນທີ 1 ແມ່ນກິລາແຫ່ງຊາດ ອັນທີ 2 ກະແມ່ນຮັບໄຫຫີນ ເປັນມໍລະດົກໂລກ ແລະກະປີນີ້ເປັນປີໃຫຍ່ຂອງວັນສ້າງຕັ້ງພັກຄົບຮອບ 65 ປີຂອງໄທເຮົາຫັ້ນເດ ມັນມີເນື້ອໃນປະສົມປະສານກັນ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ໃຫ້ທັງ 3 ພິທີນີ້ນະ ເຂົ້າໃນງານດຽວກັນ ແບບໄດ້ຕົກລົງ ເອົາພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງດັ່ງກ່າວນີ້ຫັ້ນ ເຂົ້ານຳກັນ ທ່ານບຸນຕົ້ນຢືນຢັນດ້ວຍວ່າ ສິ່ງທີ່ຈະຕ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ກ່ອນການສະເຫຼີມສະຫຼອງມໍລະດົກໂລກ ກໍຄືການສ້າງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນລາ ວ ເຂົ້າໃນການອະນຸລັກໄຫຫີນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ເພາະວ່າໄຫຫີນທີ່ຖືກຮັບຮອງເປັນມໍລະດົກໂລກຈາກອົງການຢູເນສໂກນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ດຽວກັນ ຫາກແຕ່ມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ເຖິງ 11 ເຂດ ໃນ 4 ເມືອງຂອງແຂວງຊ ຽງຂວາງ ດ້ວຍເຫດນີ້ຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຮັກສາມໍລະດົກໂລກແຫ່ງນີ້ ນອກຈາກຈະໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຈາກປະຊາຊົນຢ່າງແທ້ຈິງ ທັງຍັງຖືເປັນປັນຫາສຳຄັນທີ່ຄະນະຊ່ຽວຊານຂ ອງຢູເນສໂກໄດ້ຫຍິບຍົກເປັນປັນຫາສຳຄັນໃນການພິຈາລະນາຮັບຮອງໄຫຫີນເປັນມໍລະດົກໂລກດັ່ງກ່າວ ທັງນີ້ ໄຫຫີນທີ່ຖືກຮັບຮອງໃຫ້ເປັນມໍລະດົກໂລກທາງວັດທະນະທຳຢ່າງເປັນທາງການ ໃນກອງປ ະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 43 ຂອງຄະນະກຳມະການມໍລະດົກໂລກ ໃນວັນທີ 30 ມິຖຸນາ ຫາ 10 ກໍລະກະດາ 2019 ທີ່ກຸງບາກູ ສາທາລະນະລັດອາເຊີໄບຈັນ ຊຶ່ງກ່ອນໜ້ານັ້ນ ຄະນະຊ່ຽວຊານຂອງຢູເນສໂກ ກໍໄດ້ເດີນທາງມາກວດກ າຄວາມພ້ອມໃນດ້ານຕ່າງ ຂອງທົ່ງໄຫຫີນໃນຊ່ວງເດືອນຕຸລາ 2018 ກໍຄືຫຼັງຈາກທີ່ທາງການລາວໄດ້ສຶກສາຢ່າງລະອຽດ ທັງກໍໄດ້ກຳນົດແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອະນຸລັກເຂດທົ່ງໄຫຫີນ ໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂຂອງ ຢູເນສໂກກຳນົດໃນທຸກດ້ານແລ້ວ ຊຶ່ງທາງການລາວໄດ້ເລືອກເອົາສະເພາະ 11 ພື້ນທີ່ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດເມືອງຄຳ ເມືອງແປກ ເມືອງຜາໄຊ ແລະ ເມືອງພູກູດ ທີ່ມີໄຫຫີນ 999 ໜ່ວຍ ທີ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນເປັນມໍລະດົກໂລ ກ ຈາກທັງໝົດຫຼາຍກວ່າ 2,000 ໜ່ວຍ ເພື່ອໃຫ້ສະດວກຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງດັ່ງກ່າວ ທາງດ້ານທ່ານ ວິໄລສຸກ ພິມມະສອນ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ຈາກແຂວງຊຽງຂວາງ ກໍຍອມຮັບວ່າ ໃນແຂວງຊຽງຂວາງຍັງຂ າດແຄນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເພື່ອຮອງຮັບການທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນ ຈາກການທີ່ຢູເນສໂກໄດ້ປະກາດຮັບຮອງໄຫຫີນເປັນມໍລະດົກໂລກດັ່ງກ່າວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສະໜາມບິນທີ່ບໍ່ ສາມາດຮອງຮັບເຮືອບິນຂະໜາດໃຫຍ່ໄດ້ເລີຍ ສ່ວນຖະໜົນຫົນທາງໄປຫາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ກໍຍັງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ໂຮງແຮມ ບ້ານພັກ ຮ້ານອາຫານ ສະຖານບໍລິການຕ່າງໆ ຍັງບໍ່ພຽງພໍ ເຮັດໃຫ້ມີຊາວ ຕ່າງຊາດເດີນທາງມາທ່ອງທ່ຽວໃນແຂວງຊຽງຂວາງ ພຽງແຕ່ 80,000 ກວ່າຄົນເທົ່ານັ້ນໃນແຕ່ລະປີ ຈຶ່ງຖືເປັນບັນຫາທີ່ລັດຖະບານລາວຈະຕ້ອງເລັ່ງດຳເນີນການພັດທະນາໃຫ້ໄດ້ຢ່າງຮີບດ່ວນທີ່ສຸດ ປັດຈຸບັນ ສ ປປ ລາວ ມີມໍລະດົກໂລກສາມແຫ່ງ ໂດຍຖືເປັນມໍລະດົກໂລກທາງວັດທະນະທຳທັງສາມແຫ່ງ ກໍຄື ເມືອງຫຼວງພະບາງ ປາສາດຫີນວັດພູໃນແຂວງຈຳປາສັກ ແລະ ໄຫຫີນໃນແຂວງຊຽງຂວາງ ຊຶ່ງຖືກຮັບຮອງເ ປັນມໍລະດົກໂລກຢ່າງເປັນທາງການ ໃນປີ 1995 ປີ 2001 ແລະ ປີ 2019 ຕາມລຳດັບ ນອກຈາກນັ້ນ ສຽງແຄນລາວ ກໍຖືກຮັບຮອງໃຫ້ເປັນມໍລະດົກໂລກທີ່ຈັບຕ້ອງບໍ່ໄດ້ ທາງດ້ານສຽງເພງຂອງມະນຸດສະຍະຊາດ ໂດຍຢູເນສ ໂກ ໄດ້ມອບໃບປະກາດໃຫ້ທາງການລາວ ເມື່ອເດືອນມີນາ ປີ 2018 ທີ່ກຸງປາຣີສ ສ່ວນລຳວົງລາວ ແລະ ລາຍນາກຂອງສິ້ນໄໝລາວນັ້ນ ທາງການລາວໄດ້ນຳສະເໜີຕໍ່ຢູເນສໂກ ເພື່ອຂໍໃຫ້ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ໃຫ້ເປັນມໍລະດົກໂລກດ້ານພູມປັນຍາ ແລະ ຈິດວິນຍານຂອງມະນຸດສະຍະຊາດດ້ວຍເຊັ່ນກັນ ສ່ວນເຂດອຸທິຍານແຫ່ງຊາດພູຫີນໜາມໜໍ່ ໃນເຂດແຂວງຄຳມ່ວນ ກໍໄດ້ຖືກນຳສະເໜີ ໃຫ້ເປັນມໍລະດົກໂລກທາງທ ຳມະຊາດແຫ່ງທຳອິດໃນລາວ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ VOA